लाभालाभौ जया जयौ लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि एतस्य अर्थं वयं दृष्टवन्तः गतसप्ताहे अग्रिमं पश्य एषा भिहिता साङ्ख्ये एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम् शृणु बुद्धिर्योगे माम् शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि एकवारमपि वदामः एषा ते अभिहिता एषा ते अभिहिता बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि पदच्छेदं कुर्मः एषा एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिर्योगे इति अस्ति बुद्धिः योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एकवारं वदामः वयं सर्वे एकवारं वदामः एषा ते अभिहिता सांख्ये ही योगे तुम इमां श्रुणु बुद्धिया युक्ता यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा इति अस्ति एतत् शब्दः इत्युक्ते दकारान्त सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् एषा स्त्रीलिङ्गप्रथम एकवचनं ते युष्मशब्दः युष्मशब्दः त्वम् इति पदः त्वं युवां यूयं तादृश युक्ष्मशब्दः सर्वनामशब्दः षष्टि एकवचनं षष्टिविभक्ति एकवचनरूपम् अभिहिता अभिहिता इति अस्ति किं भवेत् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं साङ्ख्ये सप्तमी एकवचनमस्ति किं नपुंसकलिङ्गं साङ्ख्यं साङ्ख्ये अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचनं बुद्धिः इकारान्त अस्ति इ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं बुद्धि अनन्तरं भक्तिः सर्वं स्त्रीलिङ्गे अस्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं योगे वयं जानीमः वदतु वदतु अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनम् इति अस्ति इद् इमाम् इदं शब्दः सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं शृणु शृणु इति अस्ति शृणु इत्युक्ते क्रियापदमस्ति शृणोति इति अस्ति किल श्रु इति धातु परस्मैपदि धातु कर्तरि लोट् लकारः गच्छतु पठतु एवं शृणु मध्यमपुरुष एकवचनं त्वं शृणु इति अस्ति तदेव मध्यमपुरुष एकवचनं बुद्ध्या ईकारान्तस्त्रीलिङ्गतृतीय तृतीय एकवचनं युक्तः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम प्रथम एकवचनं यया यच्छब्दः सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गतृतीय तृतीय एकवचनं पार्थ किं भवेत् सम्बोधनप्रथमं पार्थ हे पार्थ इति आह्वयति सम्बोधनप्रथमं कर्मबन्धम् अकारान्तपुल्लिङ्गद्वितीय एकवचनं प्रहास्यसि प्र इति उपसर्गः अस्ति हा इति धातुः अस्ति परस्मैपदि कर्तरि लृट् मध्यमपुरुष एकम् इदानीं सर्व सर्वाणि पदानि अभवन् इदानीं वयं श्लोकं दृष्टवन्तः श्लोकस्य एकैकपदं वयं दृष्टवन्तः पदसंस्कारनिमित्तम् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थविषये चिन्तनं कुर्मः पार्थ वयं जानीमः वयमेव स्वयं वक्तुं शक्नुमः पार्थ इत्युक्ते अर्जुन हे अर्जुन पार्थ पार्थ इति किमर्थं नाम अस्ति पृथा तस्याः पुत्रः इति कारणेन पार्थ इति अस्ति अनन्तरम् एषा इयम् इत्यर्थः बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते किं बुद्धिः एव मतिः अथवा बुद्धिः ते इत्युक्ते भवतः एषा बुद्धिः साङ्ख्ये साङ्ख्ये इत्युक्ते साङ्ख्यबुद्धि साङ्ख्ये इत्युक्ते तत्त्वे साङ्ख्यतत्त्वम् इत्युक्ते कर्म अनन्तरं ज्ञान इति द्वयं भवति तत्र ज्ञाने ज्ञानरूपे इत्युक्ते ब्रह्मरूपे ब्रह्मतत्त्वे अभिहिताः तत्र स्थित्यर्थः तत्र निरूपिताः योगे अन्यकार्यं वदति योगे अस्याः कर्मयोगे कर्मयोगे किं भवति इति इमाम् एतां बुद्धिं शृणु भवान् शृणोतु यया बुद्ध्या यया धिया युक्तः यया बुद्ध्या युक्तः इत्युक्ते यया बुद्ध्या सहितः कर्मबन्धं कर्मरूपबन्धनं प्रहास्यसि त्यक्ष्यसि कर्मरूपबन्धनं न भवति इदानीं तस्य श्लोकस्य कः अर्थः भवति सामान्यतया गतश्लोके सः उक्तवान् पूर्वश्लोके सः किम् उक्तवान् त्रिविधम् उक्तवान् लाभालाभ जयाजय अनन्तरं सुखदुःख एतत् सर्वम् अपि समानं पश्यतु अनन्तरं भवान् युद्धं करोतु तत् पूर्वश्लोके किम् उक्तवान् सप्तत्रिंशत्तमश्लोके तर्टि सेवेन् श्लोके सः उक्तवान् युद्धं करोतु इति उक्तवान् अष्टात्रिंशत्तमे श्लोके सः उक्तवान् कथं युद्धं करणीयम् पश्यतु क्रमः अस्ति आगमनस्य युद्धं करोतु इति उक्तवान् युद्धं करोतु इत्युक्ते केवलं युद्धं करोतु इति न उक्तवान् कथं युद्धं करणीयम् इति उक्तवान् कथं युद्धं करणीयम् कथं युद्धं करणीयम् इति उक्तवान् त्रीणि कार्याणि उक्तवान् सुखदुःख लाभ अलाभ लाभनष्ट अनन्तरं जय अपजय जय पराजय एतत् सर्वं समं चिन्तयतु अनन्तरं भवान् युद्धं करोतु इति तस्मिन् श्लोके उक्तवान् एतत् सरलं वा वक्तुं बहु सरलमस्ति सः किम् उक्तवान् तदपि बहु सूक्ष्मरीत्या उक्तवान् स्टेज् त्रयमस्ति तत्र अहं गतसप्ताहे उक्तवान् तत् जयपराजयम् इति अस्ति तद् कस्य अस्ति शरीरस्थितिमध्ये अस्ति लाभनष्टम् इति अस्ति तत् कस्य अस्ति मनसः अस्ति अनन्तरं सुखदुःखम् अस्ति तद् बुद्धिस्तरे अस्ति अस्माकं जीवनं मनुष्यजीवनं त्रिस्तरे भवति स्तरः स्तरः इत्युक्ते लेवल् त्रिस्थानं भवति एकं शरीरस्य लेवल् मध्ये शरीरस्य स्तरे जीवनं कुर्वन्ति शरीरस्य स्तरे इत्युक्ते कः अर्थः शरीरम् एतदेव शरीरं वयं पश्यामः एतत् शरीरं शरीरस्य स्तरे इत्युक्ते कः अर्थः शरीरस्तरे जीवनं कुर्मः इत्युक्ते इन्द्रियस्तरे जीवनं कुर्मः सत्यं शरीरम् इत्युक्ते शरीरेण अहं शैत्यं भवति मम बहु शैत्यम् उष्णं भवति मम बहु औष्ण्यं त्वक् इन्द्रियस्य कार्यमस्ति उत्तमं किमपि पश्यामि बहु समयं तत् पश्यामि उत्तमं वा <laughs> किमपि नेत्रद्वारा अहम् इच्छामि तत् पश्यामि अथवा खादामि यदिच्छामि तत् खादामि तत् कस्य मुखस्य जिह्वायाः अथवा अहं किमपि श्रोतुम् इच्छामि तत् शृणोमि कर्णद्वारा पश्यतु नेत्रद्वारा ಅಥವಾ ಕರ್ಣದ್ವಾರ ಅಥವಾ ತುಕ್ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಜಿಹ್ವಾದ್ವಾರ वयम् अथवा नासिकाद्वारा गन्धः एवं वयम् आस्वादनं कुर्मः वयं स्वीकुर्मः तदनुसृतम् अस्माकं किं भवति जयपराजयविषये वयं चिन्तयामः चेत् अस्माकं जीवनं कस्मिन् स्तरे अस्ति एतत् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टमस्ति शरीरस्तरे जीवनं करोति इति वदति अहं चिन्तयामि मया शरीरस्तरतः अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते मया किं करणीयम् एतान् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं मया करणीयम् सत्यं तदा एव तद् ततोपि उपरि गन्तुं शक्नोति तद् उपरि गमनस्य मार्गमपि वदति शरीरस्तरतः मनः यत्र भवति तत्र गन्तव्यं ततः बुद्धिः यत्र भवति तत्र गन्तव्यं तदनन्तरम् अहं बोधः इति भवति तत्र गच्छति पुनः किमपि नास्ति किन्तु तत्र प्राप्तिनिमित्तम् एकः मार्गः अस्ति मार्गमेव भगवान् उक्तवान् प्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्यं सम्यक् अवगन्तव्यं वयं कस्मिन् स्तरे स्मः वयं कुत्र जीवनं कुर्मः मनुष्यस्य अधिकतया अस्माकं सर्वं किं भवति वयं शरीरस्तरे जीवनं कुर्मः किन्तु वयं सर्वदा किं चिन्तयामः बुद्धिस्तरे अहं बुद्धिस्तरे अस्मि सामान्य अर्थे बुद्धिः इति न स्वीकरोतु इण्टेलिजेण्ट् इति अर्थे न बुद्धिः इत्युक्ते अत्र शरीरस्य उपरि मनः तस्य उपरि बुद्धिः तस्मिन् अर्थे तस्य उपरि आत्मा अस्ति तस्मिन् विषये चिन्तयितुं प्रथमम् एतस्य अवगमनं भवेत् तथा शरीरस्तरे कार्याणि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः നിയന്ത്രണം പ്രഥമം കുത്ര കരണീയം ഇന്ദ്രിയാണാം നിയന്ത്രണം കരണീയം ശരീരസ്യ സ്ഥരേ അസ്മാകം ജീവനസ്യ നിയന്ത്രണം കരണീയം ശരീരസ്ഥരേ ജീവനസ്യ നിയന്ത്രണം കഥം വയം കർത്തും ശക്നുമ കിം കിം കരണീയം തദർത്ഥം ശരീരസ്ഥരെ നിയന്ത്രണം ഇത്യുക്തി കഹ അർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാണാം നിയന്ത്രണം കരണീയം പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത്യുക്തി ജീവനെ തസ്യ അഭ്യാസം വയം കഥം കർത്തും ശക്നുമ കിം കിം കരണീയം അസ്മാഭിഹ് भवतां मनसि किं भाति तादृशं शरीरस्तरे अस्माकं नियन्त्रणम् इदानीं शरीरस्तरे अपि अस्माकं नियन्त्रणं नास्ति सत्यम् इदानीं नियन्त्रणम् इत्युक्ते कण्ट्रोल् नियन्त्रणम् इत्युक्ते अस्माकं कण्ट्रोल् नास्ति इदानीम् इदानीं शरीरस्तरे किं चलति प्रकृति अथवा वातावरण अनुसृतं निसर्ग अनुसृतं कार्याणि चलति किल अहं मया किं द्रष्टव्यं तदेव अहं पश्यामि वा न अवगच्छति मया किं श्रोतव्यं तदेव अहं शृणोमि वा न अहं किं शृणोमि यत्किमपि शृणोमि ततः आवश्यकमपि स्वीकरोमि अनावश्यकमपि स्वीकरोमि कारणं किं मम नियन्त्रणं नास्ति अहं वदामि मम कर्णः इति वदामि किन्तु मम कर्णः वा इत्येव प्रश्नः मम कर्णः इति अहं वदामि मम कर्णः इत्युक्ते कः अर्थः सामान्यरीत्या चिन्तयन् अस्मि अत्यन्तसामान्यरीत्या मम उपनेत्रम् इति अहं वदामि मम उपनेत्रं किमर्थं मम उपनेत्रम् इति वदामि मम इच्छानुसृतं तस्य उपयोगः भवति सत्यम् अहं यदा इच्छामि तदा अहं स्वीकृत्य स्थापयामि यदा न आवश्यकम् अहं परिवर्तयामि कारणं मम नियन्त्रणमस्ति तस्य उपरि किन्तु मम कर्णस्य विषये मम न कर्णयोः विषये मम नेत्रयोः विषये मम जिह्वायाः विषये मम तुक् इन्द्रियस्य विषये अथवा मम नासिकायाः विषये मम नियन्त्रणम् अस्ति वा नास्ति तदा प्रथमं किं करणीयम् तत्र एव नियन्त्रणं करणीयं तत्र नियन्त्रणं कर्तुं कः मार्गः बहुवार उक्तवन्तः एतत् भिन्नभिन्नरीत्या वदति कथं तस्मिन् कथम् एत एत एतेषां नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः तदर्थम् अभ्यासः करणीयः कथम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः मया किं श्रोतव्यम् मया निश्चयः करणीयः अहम् एतत् शृणोमि बहुधा अस्माकं किं भवति अस्माकं तत्र एतत् शृणोमि इति चिन्तयित्वा उपविशामि किन्तु किं भविष्यति मनः कुत्रापि गच्छति किल तस्य नियन्त्रणं न भवति तदा ततः एकं कार्यमपि वदति यदा शरीरस्य नियन्त्रणाय शरीरस्य इत्युक्ते तत्र शरीरस्तरे नियन्त्रणाय वयं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः यदा शरीरस्तरनियन्त्रणाय प्रयत्नं करोति तदा कस्य नियन्त्रणं भवति मनः पश्यतु कियत् सम्बन्धः अस्ति प्रयत्नः मनसः नियन्त्रणार्थं न अहं गत्वा ध्यानार्थम् उपविशामि अहं मम मनसः पूर्णनियन्त्रणं कृतवान् इति उक्त्वा अहम् उपविशामि मनसः नियन्त्रणं भवति वा न मनसः नियन्त्रणकरणाय अस्माभिः किं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणार्थं प्रयत्नः करणीयः इन्द्रियाणां नियन्त्रणार्थं यदा प्रयत्नं कुर्मः तदानीं किं भवति मनसः नियन्त्रणं स्वाभाविकतया भवति कारणं किम् इन्द्रियाणि अश्वाः सन्ति चेत् किल उपनिषत् मध्ये उत्तमरीत्या एकचित्रम् अस्ति एवं वर्णनं करोति पञ्च इन्द्रियाणि एतत् रथमस्ति इति चिन्तयतु शरीरं रथमस्ति इति चिन्तयतु एतत् उपयुज्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं किल मार्गे अग्रे गन्तव्यं रथम् अग्रे एव गच्छति किन्तु पञ्च अश्वाः अपि पञ्चस्थानं प्रति गच्छन्ति इत्युक्ते तेषाम् इच्छानुसृतं गच्छन्ति प्रयत्नः अस्ति कर्म अस्ति कार्यं तु चलति किन्तु एकः अग्रे गच्छति एकः वामभागं गच्छति एकः दक्षिणभागं गच्छति एकः पृष्ठतः गच्छति चेत् किं भवति रथं कुत्रापि न गच्छति अग्रे गमनं न भविष्यति किन्तु शक्ति शक्ति गच्छति वा न वा शक्तिः तु गच्छति एव किल श्वः प्रयत्नं कुर्वन्तः एव सन्ति निरन्तरम् अस्माकम् इन्द्रियाणां द्वारा प्रयत्नः चलति एव किन्तु अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किञ्चिदपि अस्माकं लक्ष्यानुसृतं न किमपि अस्मान् नयति किल दुर्योधनः महाभारते एक एकः श्लोकः अस्ति दुर्योधनः वदति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः अहं न जानामि इति नास्ति कः वदति दुर्योधनः वदति हम्म। जानामि धर्मं कः धर्मः इति अहं जानामि किन्तु किं करोमि न च मे प्रवृत्तिः मे प्रवृत्ति मम प्रवृत्ति नास्ति तत्र जानाम्यधर्मं कः अधर्मः इति अहं जानामि किन्तु न च मे निवृत्तिः कोऽपि पृष्ठतः स्थित्वा केनापि अथवा कयापि एकशक्त्या मां प्रेरयति तत् करोतु तत् करोतु इति प्रेरयति तदनुसृतम् अहं गच्छन्नस्मि इति वदति इत्युक्ते वयमपि वदामः बहुधा तादृशं कदा विधिकारणेन अहं करोमि इति वदामः मम विधिः अस्ति अहं किं करोमि एवम् अभवत् एषा मम विधिः अस्ति अथवा सा मम विधिः अस्ति हिन्दुतत्त्वशास्त्र अनुसृतं वदति विधि न विधि एव विधि कथम् अभवत् तदेव अस्मिन् श्लोके वदति विधि अस्ति इति वदति किल एषा विधि कथम् अभवत् अद्य भवान् एवमस्ति तदेव अस्मिन् अध्याये वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्ति अद्य बाहुलेन्जी एवमस्ति तस्य एकगृहमस्ति तस्य किं तस्य कुटुम्बमस्ति अथवा तस्य उद्योगः अस्ति तस्य जीवनम् अद्यतन तस्य जीवनमस्ति सः किं चिन्तयति एकैकसन्दर्भे सः चिन्तयति मम विधिः अस्ति मम कारणेन एतत् किं किमर्थम् एवम् अभवत् मम विधिः अस्ति किन्तु अस्माकं तत्त्वशास्त्रे वदति एतत् केवलं भवतः विधि एषा भवतः भवतः केवलं विधि न एतस्य कारणं किम् कारणं विना किमपि कार्यं नास्ति इति वदति लोके किमपि कार्यम् अद्य अहम् अत्र उपविश्य पाठयन्नस्मि एतस्य किमपि कारणमस्ति अद्य मम वर्गे भवन्तः आगत्य उपविशन्ति एतस्य कारणमस्ति एतत् केवलं न सर्वस्य अपि कारणमस्ति तत् विना किमपि कार्यं न भवति एवं चेत् मम विधिः इति अहं वदामि तस्यापि किमपि किं भवति कारणं भवति तदपि अस्माकं तत्त्वशास्त्रे सम्यक् वदति तस्य कारणं किम् मम वासनाः मम वासनाः इत्युक्ते मम पूर्ववासनाः एकैकस्य एकैकस्वभावः इति वयं वदामः खलु सुरेशमहोदयस्य स्वभावः न मम स्वभावः मम स्वभावः न एतस्याः स्वभावः एतस्याः स्वभावः न भवतः स्वभावः सर्वेषां भिन्नभिन्नस्वभावः एषः स्वभावः कथं वयं व्यवहारं कुर्मः അസ്മാകം വാസന അനുസൃതം വയം വ്യവഹാരം കുറുമ വാസന ഇത്യുക്തെ കഥം വദാമി വാസന ഇത്യുക്തെ കിം സ്മെൽന ഏവന്ന ചിന്തയത് ആ ടെൻഡൻസി അഥവാ മമ ഹാബിറ്റ് കിമപി അസ്തി കില കഥം മമ വാസന ആഗതാ കഥം ഏഷാ വാസന അദ്യ ഉദാഹരണം വദാമി അദ്യ ഗീതാവർഗ അസ്തി ശ്രോതും മമ വാസന അസ്തി कुतः मम एषा वासना आगता बहवः बहवः जनाः सन्ति किल सर्वेषां श्रोतुं नास्ति वासना अधः एकः स्था स्थानमस्ति अस्माकं वयम् अत्र यत्र उपविशामः एतस्य साक्षात् अधः एकं स्थानमस्ति तत्र जनाः आगच्छ आगत्य उपविशन्ति किमर्थम् उपविशन्ति किमपि चीटिकां कार्ड् क्रीडन्ति ते तेषां तत्र वासना अस्ति अस्माकं वासना नास्ति तत्र गन्तुम् अस्माकं वासना अत्र आगन्तुम् अस्ति खलु भिन्नभिन्नविषयेषु एषा वासना कथम् आगता अस्माकं जीवने एषा वासना कथम् आगता इत्युक्ते अस्माकं जन्मकारणे जन्म इत्युक्ते पूर्वजन्मनि वयं सम्पादितवन्तः एतानि कार्याणि पूर्वजन्मनि वयं सम्पादितवन्तः तेन कारणेन वयम् अत्र आगतवन्तः बहु सामान्य एक चिन्तनेन अपि एतत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कथम् एतत् अस्माकं पृष्ठतः आगच्छति पश्यतु एकैकराज्यस्य एकैकपरिधिः भवति खलु इदानीम् अमेरिकाराष्ट्रस्य एका परिधिः अस्ति अहं गतसप्ताहे उक्तवान् इति चिन्तयामि यः कोऽपि इदानीं न्यूयार्क्तः चौर्यं कृत्वा न्यूयार्क् मध्ये एकं मारयति इति चिन्तयतु एकः न्यूयार्क् मध्ये एकं मारितवान् सः इतः चिक्कागो गमिष्यति तस्य नामपरिवर्तनं करोति तस्य रूपपरिवर्तनमपि करोति किन्तु आरक्षकाः तं गृह्णन्ति वा न वा गृह्णन्ति कारणं किं नियमः किल अमेरिकाराष्ट्रे यः नियमः अस्ति सः तस्य नियमस्य बलं तस्य नियमस्य शक्तिः कियत्पर्यन्तमस्ति एतद् राष्ट्रपरिमितमस्ति सः एव एतादृश किमपि कुकार्यं कृत्वा सः अफ्गानिस्तान् गतवान् इति चिन्तयति किमपि कर्तुं शक्नोति वा अमेरिकाराष्ट्रेण किमपि कर्तुं शक्यते वा न शक्यते कारणं किम् एतस्य राष्ट्रस्य तस्य राष्ट्रस्य उपरि शक्तिः नास्ति इत्युक्ते नियमपालनार्थं शक्तिः नास्ति अहम् अत्र कृतवान् तदा अहं किञ्चित् दूरं गच्छामि चेदपि स्थानपरिवर्तनं कृतवान् नामपरिवर्तनं कृतवान् रूपपरिवर्तनं कृतवान् कालपरिवर्तनं कृतवान् इति कारणेन मम समीपतः तद् न गच्छति कियत्पर्यन्तं राष्ट्रस्य धर्म यावत् पर्यन्तं प्रबलमस्ति तावत् पर्यन्तं तद् मम उपरि भवति एव सत्यम् एवमेव अस्माकं मरण अनन्तरमपि मरणं कस्य भवति शरीरस्य तत्रैव तत् सम्यक् अवगन्तव्यम् अस्माभिः अस्माकं गमनम् एतस्यैव एतस्य शरीरस्य मरणं भवति भगवान् बहुविधवाक्यैः उक्तं पूर्वं बहूनि उदाहरणानि उक्तवान् एतद् इदानीमपि स्थिरं परिवर्तनं जायमानमस्ति कथं भवान् शैशवे कथमासीत् भवतः एव चित्रं भवान् स्वीकृत्य पश्यतु यदा भवान् बालकः आसीत् अथवा शिशुः आसीत् भवान् एतावदेव आसीत् भवान् त्रीणि अथवा चत्वारि किलो परिमितमेव भवान् आसीत् सः एव भवान् अद्य षष्टि किलो परिमितमस्ति अथवा पञ्चाशत् किलो परिमितमस्ति तस्य एतस्य शरीरस्य कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा किमपि नास्ति तत् समाप्तं भवान् अत्र अस्ति किन्तु तदानीं भवान् कृतवान् तदानीं भवान् चिन्तितवान् तदानीं भवान् सम्पादितवान् तानि कार्याणि भवान् अद्यापि अनुभवति अनुभवति वा न इदानीं करोति इतोपि किञ्चित् अनन्तरमपि भवान् अनुभवति यदा शरीरं गच्छति एतत् शरीरमेव गच्छति कथं शरीरं गच्छति इति वदति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति വസ്ത്രം പുരാതനവസ്ത്രം യഥാ വയം त्यक्त्वा नूतनवस्त्रं स्वीकुर्मः तावदेव अस्ति एतत् गच्छति अन्यत् स्वीकरोति किन्तु अस्माभिः चिन्तनीयं कार्यं किम् एकं न गच्छति किं न गच्छति आत्मा अथवा अन्तःकरणम् आत्मा न गच्छति तस्य किमपि दोषः अपि न भवति तस्य पुण्यमपि पापमपि किमपि न भवति किन्तु तेन सह विद्यमान अन्तःकरणम् अन्तःकरणम् इत्युक्ते किं मनः बुद्धिः एतत् सर्वं द्रष्टुं न शक्नुमः वयं किन्तु एतत् सर्वं किं करोति पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इति शङ्कराचार्यभगवत्पादेन उक्तम् एतत् पुनः पुनः पुनः पुनः आगच्छति तस्मात् पूर्वं कृतवान् तस्य कारणेन एव भवान् अद्य अनुभवति किन्तु इतः मया इतः अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते इतः अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते पुनः पुनः जन्म न भवेत् अथवा मम कर्मबन्धः न भवेत् तदर्थं किं करणीयं भगवान् गतश्लोके उक्तवान् कर्म न करोति इति भवान् न चिन्तयतु तदेव युद्धं करोतु इत्युक्ते तत् सः एव अर्थः भवान् कर्म करोतु यत् कार्यम् इदानीं भवान् करोति तद् भवान् करोतु सम्यक् करोतु किन्तु तत्र किं करणीयं लाभ ला अलाभ इत्युक्ते लाभनष्ट അഥവാ ജയപരാജय अथवा सुखदुःखविषये चिन्तनं न करोतु इति उक्तवान् तद् उक्तवान् तदा भगवान् अवगतवान् एतद् वक्तुं सरलमेव किन्तु कथम् एतत् प्राक्टिकल् कथम् इति अवगन्तव्यं तदा भगवान् अस् अस्मिन् श्लोके वदति मया किम् उक्तं पूर्वम् एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये मया यद् अभीद इत्युक्ते मया यत् पूर्वम् उक्तं तद् किमस्ति साङ्ख्यबुद्धिः अस्ति साङ्ख्यबुद्धिः इत्युक्ते आत्मबुद्धिः अथवा ज्ञानमार्गः वयं सामान्यतया वदामः किल ज्ञानमार्गः इति ज्ञानमार्गः अस्ति किं त्रीणि कार्याणि मया उक्तं सुखदुःखविषये लाभ अलाभविषये अथवा जयपराजयविषये इत्युक्ते शरीर मन बुद्धिविषये भवान् न चिन्तयतु कार्यं करोतु भवान् यस्मिन् कार्ये अस्ति तत् कार्यं करोतु किन्तु शरीरविषये एव शरीरविषये इत्युक्ते कः अर्थः शरीरेण यदा वयं फील् अनुभवामः खलु शरीरेण अनुभवान् प्राप्नुमः तस्मिन् विषये न चिन्तयतु अथवा मनसः इत्युक्ते लाभनष्टविषये न चिन्तयतु अथवा बुद्धेः स्तरं यदा भवान् गच्छति तत्र सुखदुःखविषये न चिन्तयतु सुखं भवति दुःखम् एतत् किञ्चित् समयम् उपविश्य चिन्तयामः चेत् वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः सुखदुःखम् अस्माकं कुत्र अस्ति कस्मिन् स्तरे भवति शरीरे न सत्यं किल शरीरे नास्ति सुखं दुःखं वयं चिन्तयामः शरीरे इति कथं वदामि कथम् इदानीं पश्यतु जयपराजयम् इति अस्ति तद् शरीरस्य स्तरे अस्ति इन्द्रियाणां स्तरे अस्ति मया तत्र जयं प्राप्तुं न शक्यते किमपि स्वीकरोतु अहम् एतया सह सम्भाषणं करोमि वाग्वादं करोमि वाग्वादे वाक् मध्ये मम पराजयः कुत्र अस्ति शरीरस्य स्तरे अस्ति सत्यं जयं वा पराजयः वा मम शरीरस्य स्तरे अस्ति किन्तु तेन कारणेन यदा वाग्वादसमये सुखं वा दुःखं वा सुखं दुःखं ततोपि पूर्वं किम् उक्तवान् मनसः स्तरे लाभनष्ट मम वा लाभः तस्याः वा लाभः कदाचित् अहं जयं प्राप्तवान् इति चिन्तयतु किन्तु मम कोऽपि लाभः न भवति अहं कस्मिन्नपि विषये भवती संस्कृतं पठतु इति अहं वदन्नस्मि सा वदति अहं न पठामि इति वदन्ती अस्ति संस्कृतं न पठनीयं किं प्रयोजनम् इति सा वाग्वादं करोति अहम् अपि मम ज्ञानानुसृतं वाग्वादं करोमि कदाचित् तस्याः जयः भवति इति चिन्तयतु तस्याः जयः इत्युक्ते संस्कृतपठनेन प्रयोजनं नास्ति इति सा जयं प्राप्तवती किन्तु तस्य लाभः वा नष्टं वा जयः अभवत् तस्याः पुनः नष्टं मम नष्टं किं तत्र नष्टं तस्याः एव अवगतं तत् मनसः स्तरे अस्ति किल मनोमण्डले अस्ति तत् तस्मिन् लोके एव नष्टम् अथवा लाभः किन्तु तत् अनन्तरमपि तत् पठित्वा तेन किं सुखम् अथवा किं दुःखं तत् बुद्धिस्तरे अस्ति तदपि नष्टं भवति कदाचित् शरीरस्तरे जयप्राप्तितः वा मनसः स्तरे जयं प्राप्नोति चेदपि प्रयोजनं न भवति तदेव स्टेज् त्रयमपि पृथक् दर्शितवान् भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नस्थाने अस्माभिः तद् द्रष्टव्यं तादृशं भवान् त्रिषु स्थानेषु अपि तुल्यतां यदा भवान् द्रष्टुं शक्नोति एकस्तरे न तदा भवान् कथं कार्यं कर्तुं शक्नोति साङ्ख्य बुद्ध्या तदेव साङ्ख्य साङ्ख्य इत्युक्ते ज्ञान ज्ञानमार्गदृष्ट्या भवान् कर्तुं शक्नोति किन्तु भगवान् जानाति तत् तावत् सरलं नास्ति एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे तिमां शृणु भवान् शृणोतु किं शृणोतु भवान् पार्थ एषा बुद्धिः ते साङ्घ्ये अभिहिताः एषा बुद्धिः इत्युक्ते मया इदानीम् उक्तं मया इदानीं बोधितम् इत्युक्ते पूर्वश्लोके मया यद् उक्तं तद् साङ्घ्ये अधिष्ठितमस्ति इत्युक्ते ज्ञानयोगे ज्ञाने अधिष्ठितमस्ति अनन्तरं किम् उक्तवान् योगे इमां शृणु योगे कथमस्ति इति अहं वदामि यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रहास्यसि इतः परम् अग्रे अहं किं वदामि योगे कथमस्ति इति वदामि अत्र साङ्ख्यं योगम् इति द्वयं पृथक् करोति साङ्ख्यम् इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थे करोति योगम् इत्युक्ते कर्म इति अर्थे करोति योगे कथं करणीयम् इति वदामि योगासनम् इति न चिन्तयतु योगे इत्युक्ते योजयति इति कारणेन तत्र योगम् इति वदति योगः इत्युक्ते वस्तुतया किं समतुलितास्थिति स एव योगः एका सामान्यं सर्वकार्येषु किं वदामि अधिकमपि नास्ति न्यूनमपि नास्ति भगवान् एतस्य प्राक्टिकल् वदति अग्रे अग्रे बहुविधकार्य प्रथमं वदति तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनि अग्रे एतत् द्वितीयाध्याये एव भवति यः कोऽपि स्तुतिः करोति चेदपि यः कोऽपि भवतः निन्दां करोति चेदपि तुल्यतया पश्यतु तुल्यतया कुत्र तुल्यतया द्रष्टव्यं बहुजनानां तत्र अनवगमनं भवति केचन जनाः सन्ति तर्जयति चेदपि किमपि न वदति अथवा सम्यक् वदति चेदपि किमपि न वदति तेषाम् अन्तरङ्गे प्राब्लं भवति चेत् मनः सम्यक् न भवति अवगतं बहिस्तात् वयं का जनान् पश्यामः बहिस्थात् पश्यामः चेत् स्थितप्रज्ञः एव भवति स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते प्रज्ञा तस्य स्थित स्थिरमस्ति इत्युक्ते भवान् निन्दनं करोतु भवान् अन्यत् किमपि तस्य उत्तमानि कार्याणि वदतु तस्मिन् किमपि न दृश्यते तद् केवलं शरीरस्तरे तादृशश्रवणेन अन्तरङ्गे अपि परिवर्तनं न भवेत् किल अन्तरङ्गे परिवर्तनं भवति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वा स्वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु अन्यजनाः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति किन्तु अधिकं कष्टं कुत्र अन्तरङ्गे कष्टं भवति चेदेव अधिकं कष्टं सः वदति अन्तरङ्गे द्विविधं भवति एकं मनसः स्तरे अपि भवति एकं बुद्धिस्तरे अपि भवति केचन जनाः अन्तरङ्गे अपि किं वदामि लाभः नष्टं किमपि न पश्यति किन्तु ते सुखदुःखमध्ये ते कष्टम् अनुभवन्ति ते कदाचित् सुखम् अनुभवन्ति कदाचित् दुःखम् अनुभवन्ति तदा क प्रयोजनं किं तदापि प्रयोजनं नास्ति तस्मादेव स्पष्टतया वदति कर्मविषये कर्मयोगविषये अहं वदामि एतस्य अवगमनं ज्ञानयोगविषये अस्ति तद् एव सत्यं तदेव भवितव्यं त्रिषु स्तरेषु अपि अवगन्तव्यं किन्तु प्राक्टिकल् कथं करणीयं तदर्थम् अहं किं वदामि कथं कर्मयोगस्य आचरणं करणीयम् इति वदामि कर्म कथं करणीयम् इत्यर्थः कथं कर्म करणीयम् इति वदामि इदानीं कर्म न करोति चेत् लाभः अस्ति वा कर्म न करोति चेत् लाभः नास्ति एतादृशं यदा वदति अस्माकं मनसि पुनः पुनः भवति एवं चेत् कर्म एव न करणीयम् एवम् उपविशामि चेत् किमपि प्रा प्राब्लं नास्ति किल किन्तु उपविशामि चेत् प्रश्नः अस्ति वा नास्ति वा अस्ति भगवानेव तृतीयाध्याये पुनः पुनः तद् वदति इत्युक्ते एकक्षणमपि कर्म विना केनापि उपवेष्टुं न शक्यते अनन्तरं किं करोमि कर्म तु करणीयमेव तत् किं करणीयम् इति मम हस्ते अस्ति किं करणीयं किं न करणीयम् अथवा कथं करणीयं कथं न करणीयं तत् मम हस्ते अस्ति तत्र कार्यकरणसमये कुत्र भेदं वयम् आनेतुं शक्नुमः कार्यं तु करोतु इत्येव वदति किन्तु कार्यकरणसमये तत् कदा योगः भवति कर्मकरणसमये कदा कर्मः योगः भवति कर्म तु कर्म एव सर्वे अपि कर्म कुर्वन्ति एव कर्म कुर्वन्ति चेत् किं भवति इदानीं अहं कर्म करोमि इति चिन्तयतु यदा कर्म अहं करोमि तस्य किं भवति फलं भवति एकं पुण्यं भवति अथवा पापं भवति पुण्यं भवति चेदपि बन्धनं भवति सुखं पापं भवति चेदपि बन्धनं भवति दुःखम् एतत् सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु तस्य प्राब्लं किम् സുഖമപി സ്ഥിരം നാസ്തി ദുഃഖമപി സ്ഥിരം നാസ്തി ഖലു കാനിചന കാര്യാണി ഇതാനും അസ്മാക്കം സുഖം കിന്തു കിഞ്ചിത് അനന്തരം ദുഃഖം തദേവ കാര്യം അനന്തരം ദുഃഖം അസ്തി വാ നവാ കഥാചിത് പശ്യത് പുത്ര നാസ്തി ഇത് ചിന്തയത് വയം ശതപ്രതിശ പുരാണേഷു പഠാമ അന്യത്ര പഠാമ സർവത്ര വയം दृष्टवन्तः लोके पुत्रः नास्ति चेत् किं भवति पुत्रः भवति चेत् मम सुखं भवति इति चिन्तयति सत्यं वा न वा सम्पूर्णतया तदर्थं किमपि करोति पुत्रलाभेन मम सर्वमपि भविष्यति इति चिन्तयति किन्तु पुत्रः अभवत् अथवा पुत्रः प्राप्तः तस्य स्वभावः सम्यक् नास्ति इदानीं नास्ति चेद् उत्तमम् इति चिन्तय किल कारण तस्य नियन्त्रणे एव नास्ति इति चिन्तयतु कस्मिन्नपि विषये तस्य नियन्त्रणे नास्ति एकदुःखमेव आसीत् किं दुःखं पुत्रः नास्ति इति एकदुःखं पुत्रकारणेन कति दुःखानि भवन्ति बहु दुःखं भवति इत्युक्ते न भवतु इति अर्थेन वदामि यत्किमपि कार्यम् अद्य तदेव कार्यम् अस्माकं श्वः दुःखं ददाति यत्किमपि भवतु अद्य मम एक एककारयानम् आवश्यकम् आवश्यकम् इति चिन्तनं यदा मनसि आगतं मम मनसि इदानीं किं भवति कार् यानं मिलति चेत् सुखं किल तदेव कारयानं भवान् स्वीकृतवान् एकसप्ताहानन्तरं भवते किं ददाति दुःखं ददाति एक किमपि वस्तु यत्किमपि वस्तु यत्किमपि कार्यं गृहं एतत् सर्वमेव एतदर्थमेव वयं जीवनं कुर्मः किल एतादृशकार्याणि एकं गृहं निर्मितवान् सम्पूर्णं धनं दत्वा सम्पूर्णधनव्ययं कृत्वा एकगृहनिर्माणं कृतवान् बहु सुखं प्रथमवारं दर्शने महान् आनन्दः तदेव गृहम् अन्येकगृहं दृष्टवान् तावत् पर्याप्तं लघुविषयः मम गृहस्य पार्श्वे अन्यः ततोपि किञ्चित् बृहत् गृहनिर्माणं कृतवान् भवतः सुखं सर्वं कुत्र गतं केन कारणेन सुखं वा दुःखं वा कुत्र अस्ति लघुविषयः एव अन्तरङ्गे एव अस्ति तत्र बेलेन्स् कर्तुं मनुष्यः प्रयत्नं न करोति इत्यर्थः वयं सर्वदा कुत्र प्रयत्नं कुर्मः वयम् एतादृशवस्तुषु वस्तुषु अथवा इन्द्रियद्वारा इन्द्रियद्वारा तत् प्राप्नुमः इन्द्रियद्वारा एतत् प्राप्नुमः इन्द्रियद्वारा तत् प्राप्नुमः एवं प्राप्तिविषये एव अस्माकं चिन्तनं प्रवृत्ति सर्वमपि अस्ति तेन कारणेन किं भवति कदापि अस्माकं बेलेन्स् न भवति तस्मात् भगवान् किं वदति तत् कार्यमेव स्थगयतु इति न उक्तवान् कार्यं करोतु भवान् किन्तु करणसमये भवता परिवर्तनं करणीयं कुत्र परिवर्तनं करणीयं चिन्तने तस्य पृष्ठतः विद्यमानचिन्तने परिवर्तनं करणीयं तत् चिन्तने परिवर्तनं करणीयं चेत् किं करणीयम् इन्द्रियाणां द्वारा प्रयत्नः करणीयः मनसा द्वारा विचारः करणीयः अथवा मननं करणीयं बुद्धिमध्ये विचारः करणीयः एतानि त्रीणि कार्याणि यः निरन्तरं करोति सः एव एतादृशपरिवर्तनं जीवने आनयितुं शक्नोति तादृशपरिवर्तनं यः आनयति सः कर्म कर्मयोग इव कर्तुं शक्नोति सः अपि समानमेव कार्यं करोति सम वयमपि समानमेव कार्यं कुर्मः दर्शने कोऽपि भेदः न भवति किन्तु तस्य कर्मकारणेन तस्य कर्मबन्धः न भवति अस्माकं कर्मकारणेन अस्माकं किं भवति बन्धनम् अधिकम् अधिकम् अधिकं बन्धनम् एतत् सामान्यरीत्यपि एतादृश आध्यात्मिकचिन्तनं सर्वं विनापि एतत् एषः विषयः आध्यात्मिकविषयः किन्तु एतत् सर्वं विनापि वयं सामान्यरीत्या चिन्तयामः चेदपि अवगन्तुं शक्नुमः यत्र बहु अटेच्मेण्ट् भवति शरीरस्य मनसः बुद्धिः सर्वेषां बहु अटेच्मेण्ट् कृत्वा भवान् कार्यं करोति तदानीं किं करोति तत् कार्यं बन्धनं करोति किन्तु तदेव कार्यं भवान् तत्र बहु अटेच्मेण्ट् विना करोतु भवतः बन्धनं न करोति कारणं किं तत्रत्य लाभः तत्रत्य नष्टं भवतः मनसि सुखम् अथवा दुःखं न जनयति सम्यक् अस्ति किल इन्द्रियद्वारा जयपराजयः भवतः मनसि लाभनष्टं न करोति मनसि लाभनष्टं नास्ति इति कारणेन भवतः चिन्तने सुखदुःखं नास्ति किन्तु एतत् सर्वं वयं तत्त्वशः अवगन्तुं शक्नुमः भगवान् वदति तत् कर्तुं तादृशबुद्धिः तादृश अवगमनं ज्ञानयोगमस्ति किन्तु तस्य प्राक्टिकल् जीवने आनयनं किम् अस्ति तद् कर्म भवान् कर्म करणसमये एकैककर्म अपि तादृशरीत्या भवान् कर्तुं प्रयत्नं करोति एकदिनेन न भविष्यति दिनद्वयेन न भवति कदा इन्द्रियद्वारा भवता चिन्तनीयम् इन्द्रियद्वारा मया कथं चिन्तनीयम् अहम् एककर्म करोमि अहं पठामि इति चिन्तयतु मया चिन्तनीयम् एतत् पठनीयं पुस्तकं वा न वा इन्द्रियद्वारा एव तत् किल तत्र एव मम विवेचनं भवति मम नियन्त्रणं भवति तत्र एतत् पठनीयं एतत् न पठनीयम् इति मम मनः अवगच्छति एतेन लाभः अस्ति एतेन नष्टम् अस्ति सत्यं तदेव बुद्धिः कृते ददाति बुद्धिः एतेन सुखं भवति एतेन दुःखं भवति पूर्वं सुखम् इति विचिन्त्य अहं किं प्राप्नुवन् आसम् सुखं किम् इति वयं न अवगतवन्तः वस्तुतया बुद्धिस्तरे एव सुखं दुःखं किल किन्तु वयं लघु एक आनन्दः चर्मणः एक लघु आनन्दः भवति चेत् वयं किं चिन्तितवन्तः सुखम् इति चिन्तितवान् सुखं दुःखं वा इत्यपि अस्माकं चिन्तनं नास्ति किन्तु चर्मणः लघु एक किं वदामि तस्य अन्यपदं किं लघु आनन्दाय वा लघुसुखाय अहं तत् करोमि बहूनि उदाहरणानि वदति मम अत्र शरीरे एव शरीरमेव स्वीकरोतु अवगन्तुं शक्यते अत्र मम एकं वृणमस्ति इति चिन्तयतु वृणम् इति जानाति किल बाल्यकाले बालकानां सर्वम् आगच्छति अथवा मालिन्यमस्ति चेत् किमपि तत्र कण्डूयनं भवति कण्डूयनम् इच्छिङ्ग् कण्डूयनं भवति अहं कण्डूयनं करोमि कण्डूयनं करोमि करोमि करोमि कण्डूयने किं भवति कण्डूयने किं भवति सुखं भवति इति एकं चिन्तनमस्ति सत्यं तेन एव अहं कण्डूयनं करोमि कण्डूयनं न करणीयम् इत्युक्ते मया किं करणीयम् हा मनसा आर्डर् दातव्यं कण्डूयनं न करोतु इति कस्य कृते कस्य कृते आर्डर् दातव्यं हस्तस्य कृते मम एव हस्तः चेत् मम मनः वदति चेत् शृणोति खलु किन्तु मम हस्तः अधुना इदानीं मम मनः यद् वदति तत् शृणोति कारणं किम् तस्य अभ्यासः भिन्नः तदेव इन्द्रियाणां भेदः एव तस्य अभ्यासः एवं कृत्वा कृत्वा कृत्वा अभ्यासः जातः कृत्वा कृत्वा कृत्वा अभ्यासः इति कारणेन मनः एकताळे गच्छति इन्द्रियाणि अन्य रागं करोति अनन्तरं बुद्धि अन्यत् चिन्तनं करोति एतत् त्रयमपि एक ट्यून् मध्ये अस्ति चेत् सङ्गीतं सम्यक् भवति एतत् भिन्नं भिन्नं भवति चेत् किं भवति अवतालः भवति तदा आनन्दः न भवति तदेव एकः लघुविषयः एव आनन्दः आनन्दं न प्राप्नोति इति किन्तु वयं किं कुर्मः तदर्थं न कण्डूयनं न कुर्मः मनसि किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः तदेव न भवति कण्डूयनं न कुर्मः चेत् किं भविष्यति कण्डूयनं करोति करोति करोति किं भवति तत्र सर्वत्र तद् भवति सत्यम् अनन्तरं रक्तमागच्छति अनन्तरं यत्र यत्र स्पर्शनं करोति तत्र सर्वत्र तद् आगच्छति कियत् व्याप्तं भवति एवमेव कर्म अपि तदाहत्य सर्वत्र शरीरे तद् भविष्यति किन्तु तस्मिन् समये एकस्थाने एव आसीत् अहं निश्चयं कृतवान् न अहं न करोमि इति चिन्तितवान् किञ्चित् कष्टमासीत् किञ्चित् कण्डुयनमासीत् किञ्चित् अनन्तरं किं भवति तद् विस्मरति किञ्चित् अनन्तरं तद् विस्मरणं भवति स्वभावः एव अस्मान् तत्र नयति एतत् नियन्त्रणं कुत्र कर्तुं शक्नुमः प्रथमम् इन्द्रियस्तरे किन्तु मनुष्यः किं वदति इन्द्रियस्तरे कदापि न करोति मनुष्यः किं चिन्तयति अहं मनसः स्तरे मम कण्ट्रोल् अस्ति अथवा बुद्धिस्तरे मम कण्ट्रोल् अस्ति किमपि भवतु मम किमपि प्राब्लम् नास्ति इति सर्वं वदन्ति किल जनाः किमपि नास्ति यत् किमपि वस्तु दशरूप्यकाणि गच्छतु तस्य दश डालराणि हस्ततः गच्छतु किमपि एक अत्यन्तसामान्य भवतः एकवाक्यस्य उपरि अन्य कोऽपि एकनिन्दनं करोतु समाप्तम् एतत् सर्वं यत्र कुत्रापि द्रष्टुं शक्यते किल गृहे एव अत्यन्तस्नेहेन वयं गृहे भवामः किल अहमस्मि मम पत्नी अस्ति मम अत्यन्तस्नेहः मम पत्न्याः विषये सत्यमपि किल जीवनं किमर्थं करोति भवान् प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं भवान् कस्य कृते इति प्रयत्नं कुर्वन्नस्ति भवतः पत्नी पुत्रः पुत्री किं गृहे ये सन्ति तेषां कृते किन्तु अत्यन्तं भवान् कष्टम् अनुभवति कुतः ततः एव ततः न वस्तुतः ततोप्यधिकं कुतः इतः एव इतः इत्युक्ते एतत् शरीरतः एव किल कारण अहं चिन्तयामि अहं सर्वम् एतदर्थं करोमि अहं सर्वम् एतद् निमित्तं करोमि इति चिन्तयन् अहं विपरीतमेव कुर्वन्नस्मि अवगतम् अहं गृहजनानां साहाय्यं कुर्वन्नस्मि इति विचिन्त्य भवान् एकैकं गृहे आहूय भवान् पृच्छतु मम स्वभावेन मम व्यवहारेण भवतः आनन्दः वा दुःखं वा इति पृच्छतु उत्तरं मिलति भवतः पत्नी हृदयम् उद्घाट्य किं वदति इति शृणोतु भवतः पुत्रः किं वदति इति शृणोतु भवतः पुत्री किं वदति कारणं किं तेषां सर्वेषां बुद्धिस्तरे मनः स्तरे भवान् विघातं करोति विघातं करोति इत्युक्ते भवान् स्टोप् करोति तत्र किल तेषां बुद्धिस्तरे एकं कार्यं चलति तत् अर्थं वयं न त्यजामः तान् तेषां मनसः स्तरे एकं लोकमस्ति तत् वयं तत्र निरोधनं कुर्मः यावत् कालं वयं तत्र निरोधनं कुर्मः तत्र स्थगनं कुर्मः तत्र स्टोप् कुर्मः तत् तेषाम् आनन्दाय न भवति अस्माकम् आनन्दाय अपि न भवति तस्मादेव ते अस्माकम् आनन्दाय अपि नास्ति वयम् अस्माकं तेषाम् आनन्दाय अपि न स्मः कारणं किं वयं स्वस्य आनन्दाय अपि न एतत् अवगन्तुं बहु सरलं वयं गृहे एव किञ्चित् बहिः पश्यामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्मात् एव भगवान् वदति कर्म यदा करोति भवान् प्रतिदिनं भवतः कानिचन कार्याणि भवान् करोति करणीयमेव किल भगवान् वदति तृतीयाध्याये उन्मिषन् निमिषन् अपि एतदपि कर्म एव इत्युक्ते एतद् एवं नेत्रम् उद्घाटयति नेत्रं निमीलयति एतदपि कर्म एव एतस्य फलमस्ति वा न वा अहं हस्तमेव स्थापितवान् कर्म एव कति जीविनः मृतवन्तः खलु अहं चलामि कस्य कस्य उपरि गच्छामि अथवा किं किं करोमि जैनधर्मे सर्वं दृष्टवन्तः किल ते हम्म। श्वासस्वीकरणे एकम् अत्र एकं वस्त्रं स्थापयति इत्युक्ते य प्रयत्नः सः विरोधः न करणीयः अस्माभिः तत् सम्यक् नास्ति इति कथनं न यावत् अधिकं प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति तावत् सः प्रयत्नः किमर्थं करोति इदानीम् एकः तादृशं वस्त्रं स्थापयति अथवा भूमौ अपि किं वदामि भिन्नभिन्नं तेषां बहु धर्म भिन्नभिन्नधर्मे भिन्नभिन्न आचाराः एतादृशप्रयत्नेन सः किं सम्पादयति स्वस्य अन्तरङ्गतः पाठनं करोति किल यदा एकः मुखे पिधानं करोति अथवा श्वासस्वीकरणे वस्त्रं स्थापयति इत्युक्ते प्राणिनः न स्वीकरणीयः इति अर्थे किमपि अथवा पादस्थापने श्रद्धया स्थापयति एकवारं पादस्थापने मम श्रद्धा भवति चेत् कुत्र संस्कारः भवति मम मयि एव संस्कारः किल मामहं पाठयन्नस्मि मम अन्तरङ्गं प्रति अहं शिक्षणं यच्छन्नस्मि एवम् अभ्यासं करोति भवान् कर्म कर्मयोग इव कर्तुं शक्नोति तदा एतत् सर्वम् अहं किं मिलति चेदपि सन्तोषः न मिलति चेदपि सन्तोषः किल प्राक्टीस् करोति चेत् कर्तुं शक्नुमः तद् न करोति चेत् न शक्नुमः इदानीं वयम् उद्योगं कुर्मः जोब् अस्माकं कार्यमस्ति धनं न मिलति चेत् वयं कुर्मः वा न किन्तु वयम् एतत् कार्यं कुर्मः प्रयत्नः तत्रापि प्रयत्नः अस्ति अत्रापि प्रयत्नः अत्र प्रयत्नः नास्ति वा बहु प्रयत्नः अस्ति अस्माकं कथं चिन्तनं करणीयं कथं यात्रा कृत्वा आगन्तव्या सर्वैः किल बहु एकघण्टां वयं तदर्थं स्थापयामः समयः अस्ति एव किन्तु अत्र किमस्ति अस्माकं लाभनष्टविषये चिन्तनमेव नास्ति तेन कारणेन वयं सुखं प्राप्नुमः तद् अभ्यासेन एव तद् भविष्यति अभ्यासेन किं कर्तुं शक्नोति कर्म कर्मयोग इव वयं कर्तुं शक्नुमः तादृशरीत्या कर्म करणीयं तद् अग्रे कथं कथं कथम् इति बहु सविस्तरं विवरणं करोति कारणं प्रथमं तत्त्वमेव उक्तवान् द्वितीयाध्याये इदानीं द्वितीयाध्यायस्य स्थितप्रज्ञलक्षणम् इत्युक्ते तत्त्वमेव पूर्णं किन्तु तदनन्तरं कर्मयोग इति अस्ति कथं करणीयम् इति वदति लघु लघु कार्याणि स्वीकृत्य स्वस्य जीवने तत् वयं कथम् आनेतुं शक्नुमः इति विवरणं करोति तावत् सुन्दरमस्ति तत् वयं श्लोकं दृष्ट्वा समापयामः एषा ते भिहिता साङ्ख्ये ईशा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या यया पार्थ बुद्ध्या यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि तत्र क्रिया अस्ति प्रहास्यसि इति अस्ति हाँ। कीदृशः प्रहास्यसि युक्तः हाँ। प्रकास्यसि इत्युक्ते कः अर्थः त्यक्ष्यसि त्यजति इत्यर्थः भवान् त्यजति इत्यर्थः इत्युक्ते भविष्यत्काले वदति फ्यूचर् टेन्स् मध्ये वदति त्यक्ष्यसि इति त्वं त्यक्ष्यसि युक्तः त्यक्ष्यसि कया युक्तः बुद्ध्या युक्तः त्यक्ष्यसि बुद्ध्या युक्तः कं त्यक्ष्यसि बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं त्यक्ष्यसि पश्यतु बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं त्यक्ष्यसि शृणु इत्युक्ते भवान् शृणोतु कां शृणु कस्मिन् योगे तु कस्मिन् योगे कस्याः बुद्धिः अभिहिता का एषा कस्मिन् इत्युक्ते साङ्ख्ये कस्मै ते इत्युक्ते तत्र एक पदमस्ति कं वदति पार्थ पार्थ इति प्रथमं करोतु अनन्तरम् अन्वयं वदामः चेत् कथं भवति पार्थ एषा बुद्धिः एषा बुद्धिः ते साङ्ख्ये अभिहिता योगे इमां शृणु मया उक्तं यत् तत् साङ्ख्ये अभिहिता साङ्ख्ये निष्ठमस्ति योगे इमां शृणु यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रहास्यसि यया बुद्ध्या युक्तः यया बुद्ध्या सः कर्म करोति तस्य किं भवति कर्मबन्धं न भवति सः कर्मबन्धं त्यक्ष्यसि कर्मबन्धं सः न प्राप्नोति इति वदति तस्य सामान्य अर्थं किं हे अर्जुन परमार्थविषये आत्मविषये एषः मार्गः अहम् इदानीम् उक्तवान् इत्युक्ते बुद्धियोगे ज्ञानयोगे अहं मार्गम् उक्तवान् अनन्तरं तत् प्राप्त्यु तत् प्राप्त्युपाये इत्युक्ते तत् प्राप्तिनिमित्तं योगे तु ऊर्ध्वम् उपायं सूचयिष्यामि योगे अहम् अन्यम् उपायं वदामि यदि तां बुद्धिम् आश्रयसे तर्हि कर्मबन्धाद् मुक्तो भवितुम् अर्हति इदानीमहं ज्ञानविषये उक्तवान् इदानीं भवता कथं करणीयम् इति कर्मविषये वदामि तादृशं भवान् कर्म करोति चेत् कः लाभः कर्मबन्धं न भविष्यति कर्म न भवति इति न उक्तवान् कर्मबन्धं न भवति तत् स्पष्टतया वदति इतः आरभ्य कुत्रापि भवान् तद् भिन्नरीत्या न चिन्तयतु इत्युक्ते परिष्कारः कुत्र करणीयः इत्येव अर्थः चिन्तने अस्माकं चिन्तने अस्माकं जीवने अन्तरङ्गं प्रति दर्शनं करणीयं प्रतिदिनं लघु लघु लघु लघु लघु शतशः कार्याणि भवन्ति किल प्रति कस्य जीवने नास्ति किन्तु तत् आत्मविषयम् इव चिन्तयितुं प्रयत्नः करणीयः यः तादृशं चिन्तयति सः किञ्चित् किञ्चित् अनुभवति सः किञ्चित् किञ्चित् प्राप्नोति तदा सः स्वयमेव अवगन्तुं शक्नोति लघु लघुविषयेषु किमर्थं कलहः करणीयः लघु कार्यस्य पृष्ठतः किमर्थं गन्तव्यम् एतत् सर्वं वक्तव्यं नास्ति कुत्रापि वाक् वाक्यकथनार्थं न एतत् अथवा गीताध्ययनम् अध्ययनं वेदाध्ययनम् एतत् सर्वं किमर्थं करोति एतेन बुद्धि मनः कथं शुद्धं भवति मनः शुद्धं भवति चेत् कथं बुद्धिः सम्यक् भवति बुद्धिः सम्यक् भवति चेत् कथं सम्यक् विचारः भवति सम्यक् विचारतः सम्यक् चिन्तनं भवति सम्यक् चिन्तनतः सम्यक् प्रवृत्तिः भवति किल अस्माकं जीवने एव बेलेन्स् करणमेव अद्य अहम् अत्र अस्मि श्वः अहम् अमेरिकन् प्रेसिडेण्ट् न भविष्यामि न एतद् तादृश तत् मया प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यं तत् प्राप्तव्यं न भवतः जीवने यद्यदस्ति कारणम् एतत् सर्वं पूर्वनिश्चितमस्ति तदेव भविष्यति एव करोति चेदपि भवति न करोति चेदपि भवति किन्तु तस्मिन् समये भवान् पुनः पुनः पापपुण्य प्राप्य पुनः पुनः अग्रिम अग्रिम जन्म जन्म जन्म करणीयं नास्ति सः तत् कर्म भवान् कर्मयोग इव परिवर्तनं करोति चेत् कर्मयोग इव परिवर्तनं कुत्र करणीयं चिन्तने अन्तरङ्गे स्वस्य जीवने अन्य कस्यापि न मया भवतः जीवने कर्मरङ्गपरिवर्तनं मया कर्तुं न शक्यते तस्य जीवने मया कर्तुं न शक्यते मया करणीयं मया करणीयम् इत्युक्ते मया चिन्तनीयम् अहं तत् स्थानं प्राप्नोमि चेत् स्थानं कथं प्राप्नोमि पूर्वजन्मकारणेन पूर्वजन्मकारणेन इदानीन्तन कार्याणि कर्मचिन्तनकारणेन इदानीमहम् इन्द्रियस्तरे अस्ति चेत् मनः स्तरे गन्तव्यम् अथवा बुद्धिस्तरे गन्तव्यं तत् कथं कर्तुं शक्नोमि अभ्यासं करोतु कथं പ്രതിദിനം പ്രാതകാലേ ഉത്ഥായ പ്രതിദിനം പ്രാതകാലേ പഞ്ചവാദന ഉത്തിഷ്ടതു ഏക അഭ്യാസ ഏതേന കിം ഏതേന മോക്ഷം മിളതി വീതി പൃച്ഛതി ചേർ അഭ്യാസ കരണീയ അനന്തരം ഭവാൻ സഹസ്രനാമ ജപം കരോതു സഹസ്രനാമ കരോതി ചേത് കിം തേന മമ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് മിളതി വീതി പ്രശ്ന ന അതോ മമ രോഗ നഭവതി വ മമ എതത് നഭവതി ഭവത്തെ കിം കിം അസ്മിൻ ജന്മനി निश्चितमस्ति तत्सर्वम् आगच्छति किन्तु भवान् तत् कथम् अनुभोक्तव्यम् इति भवान् पठति नो चेत् किं भवति मम रोगः पुण्यमपि पापमपि तदर्थमेव वद मम रोगः आगतः इति चिन्तयतु अहं पुनः पुनः ओ मम रोगः मम रोगः मम कष्टं मम तदस्ति मम एतदस्ति विचोरेण भवान् किं कुर्वन्नस्ति अग्रिमजन्मनि अपि भवान् एतत् सम्पादयन्नस्ति अग्रिमजन्मनि इत्युक्ते एव तत् चित्रं करोति किल मम एषः रोगः मम एषः रोगः मम एतत् अस्ति मम एतत् अस्ति मम एतत् अस्ति तत् तत्र भवति तत् न गच्छति अनन्तरं तत् न करोतु अस्ति तद् बेलेन्स् कर्तुं भवान् शक्नोति तदा भवतः किं भवति पुनः कर्मबन्धः न भवति अस्ति अनुभवामि एतदेवमेव गच्छति तावदेव तत्र पुण्यमपि नास्ति पापमपि नास्ति सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति लाभापि नास्ति नष्टमपि नास्ति तदर्थं किं करणीयमिति भगवान् वदति तदेव अत्र अस्ति तदर्थं प्राक्टीस् करोतु तदर्थम् अभ्यासं करोतु तदर्थं चिन्तनं करोतु जीवनस्य लघु लघु लघु लघु कार्याणि प्रतिदिनं स्वीकृत्य भवतः एव अनुभवः प्रतिदिनं भवान् प्राप्नोति किल चिन्मयानन्दस्वामिनः सर्वं सम्यक् उक्तवान् जीवने रोदनेन शुद्धं करोतु इति जनाः चिन्तयन्ति किल रोदनं करोति चेत् मम कष्टं भवति इति मम वाक्यं न स्वामीजी उक्तवान् अस्ति एतस्य श्लोकस्य व्याख्यानसन्दर्भे रोदनेन नेत्रजलेन भवान् प्रक्षालयतु तत् नेत्रजलेन यदा प्रक्षालयति तत् शुद्धं भवति कस्य प्रक्षालनं चलति अन्तरङ्ग एतत् न मम तत् नास्ति एतत् नास्ति एतादृशं न मयि यद् घनीभूतमस्ति घनीभूतम् इत्युक्ते स्ट्राङ्ग् तिष्ठति इदानीं शिलाखण्डः इव स्टोन् इव तत् किं करणीयं प्रथमम् आर्द्रं करणीयं किल आर्द्रम् इत्युक्ते जलं यदा स्थापयति तत् सोफ्टिक् भवति तदनन्तरमेव तद् लयं प्राप्नोति किल तत् करणीयम् इत्युक्ते भवता तस्मिन् विषये विचारः चिन्तनं तत् करणीयम् तत्नाम नाम एव कि अथवा किं वदामि आत्मविचारः एतत् सर्वं तदा करोति चेत् अग्रे गन्तुं शक्नुमः तदा वयं कर्म कर्मयोग इव कर्तुं शक्नुमः इति तत्र अस्ति वयम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः समयः आगतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुभरात्रि